ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງ ສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າທ້າວສັນຍາຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມ າສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງໄຂມັນຫຼາຍເທື່ອ ເພາະວ່າໄຂມັນຄືສັດໂຕຮ້າຍຂອງຄົນເຮົາ ໃນແຕ່ລະປີມີຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

ຫັນມາກິນຜັກ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງພາຍໃນ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ ຂໍຝາກລົງທ້າຍໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເນີຍຈະປະກອບມີໄຂມັນ 98 ຫາ 100 ເປີເຊັນ ຊີ້ນໝູ ຫຼື ຊີ້ນງົ ວ ມີ 65 ຫາ 80 ເປີເຊັນ ສຳລັບຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນສູງ ແລະ ເບົາຫວານ ນີ້ຄືຜົນທີ່ມາຈາກການມີໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍລາທ່ານໄ ປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້

ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູ ການຮັກສາໂລກວິຖີແຫ່ນວນຄົນທີ່ເປັນຕາໜ້າສົງສານໃນສະໄໝນັ້ນມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຊຶ່ງມີຄົນພິການໃນການຮັກສາໂລກຂອງປະ ຊາຊົນມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ຄັ້ງນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາໂລກໃຫ້ແກ່ທາດຂອງນາຍທະຫານ ຊຶ່ງເປັນທະຫານໂຣມັນ

ທີ່ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງຊ່ວຍເຫຼືອຕົວເອງ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຮັບພຣະອົງສະເດັດເຂົ້າໄປໃນຊາຍຄາຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ ຂໍພຽງພຣະອົງສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂ້າທາດຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈະຫາຍໂ ລກນັ້ນທັນທີ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຄົນອື່ນ ແລະກໍມີທະຫານຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຂ້າພະອົງອີກ ຊຶ່ງມີຄັນໄດເປັນທາງຂຶ້ນ ຈາກ ເຂົາກໍໄປ ໄປກັນຍົກແຜ່ນທີ່ປູຫຼັງຄາອອກ ແຜ່ນພວກນີ້ເຮັດມາຈາ ກ ພຣະອົງວ່າ ສິດິນໜຽວ ຈຶ່ງແຈະອອກໄດ້ງ່າຍ

ເຂົາມີອາວຸດ ມີອຳນາດ ກໍຄ່ອຍໆລຸກຢືນຂຶ້ນ ມັນຄືກັບວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດມະຫາອຳນາດໃນສະໄໝນັ້ນ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຂົາໄດ້ເຊົາເປັນປົກກະຕິດີຂຶ້ນກັບຄົນອື່ນໆ ຊາຍຄົນນີ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະກໍຮູ້ສຶກສຳນຶ ກຜິດໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາ ແລະເສຍໃຈຕໍ່ສິ່ງ ອີກຢ່າງ ຄົນໃຊ້ຂອງເຂົາ ຫຼືວ່າທາດຂອງເຂົາ ແລະກໍບໍ່ມີອີ່ຫຍັງຮັບການທີ່ຈະມີຄ່າສຳລັບເຂົາ

ແຕ່ທີ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມກໍຄືຈິດໃຈຂອງຜູ້ໄຂ້ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ໂດຍການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ເຂົາ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າທຸກຄົນຮັກ ແລະ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍ ເມື່ອຄົນຊາດອື່ນນັ້ນເປັ ນຕ້ອຍກວ່າ ແຕ່ເອົາໄວ້ກວ່ານັ້ນ ມີຫຼາຍຄົນໂຣມັນທີ່ມາກົດຂີ່ພວກເຂົາ

ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກນີ້ຈະກຽມໃຈຄົນໄຂ້ໃຫ້ພ້ອມສຳລັບການພັກຜ່ອນເຮົາໄດ້ ແລະ ໃຫ້ຄົນໄຂ້ມອບຊີວິດໄວ້ກັບພະເຈົ້າ ຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຖ້າທ່ານມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ບ້ານເມືອງ ທ່ານອາດເ ປັນໂລກທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ບາງເທື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດກຳລັງໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນທ່ານ ຈົ່ງອະທິຖານ ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູ ແບບຢ່າງອັນມອບຊີວິດເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຊົນຈຳນວນມາກໄວ້ວາງໃ ຈໃນພຣະອົງເປັນການປະຕິບັດ ພຣະອົງຍິນດີຊ່ວຍເຫຼືອຄຳອະທິຖານມະນຸດທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ໂດຍບໍ່ຢາກເຂົາແຍກເຮົາຊູ່ວ່າຄົນສົດ ເຮົາເຮັດບາດຂອງໝູ່ ກໍຄວນມີຄວາມຂອງຮູ້ງ່ອຍນັ້ນ ການສະແດງອອກ ຂອງພວກເຂົາເປັນສິ່ງ ຖ້າຊາວໂລກນີ້ຫາກເຂົາສະຫຼະເວລາ ຍອມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ກ້າເຮັດ ໂດຍການຮື້ຫຼັງຄາເຮືອນຂອງແລ້ວອື່ນ ຍ້ອນວ່າ ປ່ອນໝູ່ຂອງເຂົາທີ່ເປັນງ່ອຍນັ້ນລົງໄປ ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົ າເຮັດ ເຂົາກໍເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກ

ເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃນລາຍການໜ້າ ການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ກ່າວຄຳພະຍານຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາເດີ ທາງລາ ຍການຂອງເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ